ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى نويابىر بىر ئىش ئۈچۈن قەسەم قىلىشقا ياخشى بىر كۈندەك قىلىدۇ بۈگۈندىن باشلاپ تاكى شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرى يوقالغىچە ياكى مەن يوقالغىچە مەن ئەمدى بىر تەتقىقاتچى ئەمەس مەن بارلىق ئىلمىي پائالىيەتلىرىمنى، ماتېماتىكا تەتقىقاتىمنى، ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتىمنى، ئۇيغۇر رېستورانى ھەققىدىكى كىتابىمنى ۋە باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا تىللىرىنى ئۆگىنىش ئىشىمنى ھەمدە باشقا تۈرلۈك ئىش پىلانلىرىمنى پۈتۈنلەي توختىتىپ، پۈتۈن كۈن بارلىق ئىمكانىيىتىم بىلەن ئۆزۈمنى شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرى سىستېمىسىنى تاقىتىشقا بېغىشلايمەن. كۈنىگە ئۈچ تۆت سائەت تەرجىمانلىق ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىپ تۇرمۇشۇمنى قامدايمەن. بۇ يىل بەشىنچى ئايدىن بېرى گەرچە تەتقىقاتلىرىمنى ئازراق بولسىمۇ ئىلگىرى سۈرۈشكە تىرىشىپ كەلگەن بولساممۇ، مېنىڭ ھاياتىم لاگېرلارنىڭ ئىشى بىلەن بىر ئىزدا توختاپ قېلىغلىق. ئەمدى ساقلاپ تۇرغىلى بولمىدى. شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋەزىيەت كىشىلەر ھاياتىنى نورمال داۋاملاشتۇرالمىغىدەك، قىلچىلىك كىشىلىك ئىنتىلىشمۇ بوغۇپ تاشلانغۇدەك دەرىجىدە يامانلىشىپ كەتتى. مېنىڭ قارارىم مۇشۇ ئەھۋاللارغا يەنە بىر جىددىي سىگنال بولۇپ قالسا بولاتتى. يۇقىرىقى قۇرلارنى ئوقۇغان ئوقۇرمەنلىرىمىز بەلكى بۇ سۆزلەرنى قىلغۇچى سۆيۈملۈك ئاتا ئانىسى ياكى يېقىن ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن بىرەرسى ياكى بىر قانچىسى شەرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولانغان شۇ ۋەجىدىن ئۇلارنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىپ، چارىسىزلىك ئىلكىدە تىپىرلاپ، يۇقىرىقىدەك پۈتۈن ھاياتىنى لاگېرلارنى تاقىتىش ئىشلىرىغا ئاتاش باياناتنامىسىنى ئېلان قىلغان شەرقىي تۈركىستان پەرزەنتى دەپ پەرەز قىلىشى مۇمكىن. ئەگەر راست شۇنداق ئويلىغان بولسىڭىز خاتالاشقان بولىسىز. چۈنكى يۇقىرىقى باياناتنىڭ ساھىبى بىز شەرقىي تۈركىستانلىقلار جۈملىدىن ئۇيغۇرلار بىلەن ئىرقداشلىق قانداشلىق دىنداشلىق دېگەندەك ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق ئەكسىچە دىن مىللەت، مەدەنىيەت نۇقتىسىدىن بىزنىڭكىدىن تامامەن پەرقلىق بىر مۇھىتتا ئۆسۈپ چوڭ بولغان جېن بۇنىندۇر. ئۇنداقتا جېن بۇنىن كىم؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامىلىش مەسىلىسىگە بۇ قەدەر جىددىي مۇئامىلە قىلىدۇ؟ جېن بۇنىن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى روسىيەنىڭ ليۇبېرتسى شەھىرىدە تۇغۇلۇپ كېيىن ئائىلىسى بىلەن ئامېرىكىغا كۆچۈپ كەتكەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى ئامېرىكىنىڭ ماسساچۇسېتس شتاتىدىكى ئەشلەند تولۇق ئوتتۇرا مەكتىۋىگە ئوقۇشقا كىرگەن ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى ماسساچۇسېتس شتاتىدىكى تافتس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىمىيە قۇرۇلۇش كەسپىدە باكلاۋۇرلۇق ئوقۇشىنى باشلاپ ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى شۋېتسارىيىدىكى لوزان تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ ئەۋزەللەشتۈرۈش كەسپىدە دوكتور ئاسپىرانتلىق ئوقۇشىنى باشلاپ، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگەن. جېن بۇنىن ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپلا ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتىغا چوڭقۇر ئىشتىياق باغلاپ، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر تىلى ۋە خىتاي تىلى ئۆگىنىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاندىكى شىنجاڭ سەنئەت ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرىپ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئوقۇشنى تاماملىغان ئۇنىڭ ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتى جەھەتتە ئۇيغۇر تىلىنىڭ دىئالېكتىك ۋە شېۋىلىرىنىڭ خەرىتىلىك لۇغىتى دېگەندەك مۇھىم ئەمەلىي خىزمەتلىرى بار. ئۇ شەرقىي تۈركىستاندا ياشاش ۋە ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىش جەريانىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە بىر قەدەر ئەتراپلىق چۈشەنچىگە ئىگە بولغان ۋە شەرقىي تۈركىستاندىن قايتىپ كەتكەندىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر تىلى ۋە ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرىنى داۋاملاشتۇرغان ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىغا ئىزچىل يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كەلگەن. بولۇپمۇ مۇتلەق كۆپ قىسىم ئۇيغۇر، ئاز بىر قىسىم قازاق ۋە باشقا قېرىنداش تۈركىي مىللەتلەردىن تەركىب تاپقان مىليونلارچە بىگۇناھ يەرلىك خەلقنىڭ خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا تۈركۈملەپ قۇرغان قايتا تەربىيەلەش نامىدىكى مېڭە يۇيۇش لاگېرلىرىغا قامالغانلىقى ۋە ئۇ يەردە ئىنسانىيلىققا تۈپتىن زىت مۇئامىلىلەرگە قىيىن قىستاقلارغا ئۇچراۋاتقانلىقى ھەتتا شۇ يەرلەردە ھاياتىدىن ئايرىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر جامائەتچىلىككە ئاشكارىلانغاندىن كېيىن جېن بۇنىن بۇ مەسىلىگىمۇ يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ بۇ ھەقتە قولىدىن كېلىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ دەردىنى خەلقئاراغا ئاڭلىتىپ تەشۋىقات پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللانغان جېن بۇنىننىڭ مەزكۇر پائالىيەتلىرى ماقالىمىزنىڭ بېشىدا نەقىل قىلىنغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى ئۇنىڭ فەيسبۇك بېتىدە ئېلان قىلىنغان شۇ يازمىسى ئارقىلىق تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلگەن جېن بۇنىن شەرقىي تۈركىستاندىكى قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرى يوقالغانغا قەدەر كۈرەش قىلىش ئىرادىسىنى ئىپادىلەش بىلەن بىللە بۇ يولدا ئەمەلىي ئىشلارنى قىلىپ دۇنيادا ئەڭ داڭلىق تاراتقۇلاردىن ئەنگلىيە قوغدىغۇچى گېزىتىنىڭ تور بېتىدە بىز ۋەيران قىلىنغان خەلق خىتايدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلار نېمە ئۈچۈن تەشۋىش ئىچىدە ياشايدۇ؟ دېگەن تېمىدا. دۇنيادىكى ئەڭ بەختلىك مۇسۇلمانلار ئۆز بەختىگە قانداق تاقابىل تۇرۇۋاتىدۇ؟ دېگەن تېمىدا ۋە باشقا بىر يۈرۈش ماقالىلارنى يېزىپ. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرى توغرىسىدا خىتايغا قارشى جامائەت پىكرى شەكىللەندۈرۈش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بىر كىشىلىك ھەسسىسىنى قوشتى. جېن بۇنىن قوزغىغان ئۇيغۇرنىڭ يۈرەك تىۋىشى گۇۋاھلىق سىن ھۆججەتلىرىنى يوللاش پائالىيىتىنىڭ ھەر ئايلىق يۈرۈشلۈك سىن ھۆججەتلىرى يۇتۇبىدا ئېلان قىلىنىۋاتىدۇ. ھەر ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنىگىچە ھەر كىم ئۆزىنىڭ يېڭى گۇۋاھلىقىنى جېن بۇنىنغا يوللاپ بەرسە بولىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت ئۇ شاھىت بىز تور بېتىنى قۇرۇپ شەرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولانغانلارنىڭ چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ لاگېردىكىلەر ھەققىدە بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىنى بىر يەرگە توپلاپ سانلىق مەلۇمات ئامبىرى قۇردى شۇئاندا، يەنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل ئونىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىگىچە مەزكۇر تور بەتتە بېرىلگەن گۇۋاھلىقلارنىڭ سانى بەش مىڭ ئۈچ يۈز سەكسەن ئىككىگە يەتكەن. تەييارلىغۇچى، ئەنۋەر قارىقۇرۇم.